ທາງການລາວ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເລີ່ມການເຈລະຈາ ເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ເກີດຈາກເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ທີ່ແຂວງອັ ດຕະປື ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ VOA ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ ຈາກບາງກອກມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານບຸນໂຮມ ພົມມະສານ ເຈົ້າເມືອງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງເ ມືອງສະໜາມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ໄດ້ເລີ່ມການເຈລະຈາກັບປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຈາກກໍລະນີເຂື່ອນໄຟຟ້ າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມດ້ວຍການເຈລະຈາ ເພື່ອກຳນົດອັດຕາການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດກັບຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະເຈລະຈາເພື່ອກຳນົດ ອັດຕາການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດກັບຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງອື່ນໆຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນໂຮມ ຢືນຢັນວ່າ ຕໍ່ໄປນີ້ ການນະໂຍບາຍກະໄດ້ເລີ່ມເວົ້າກັນແລ້ວ ກະແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຕໍ່ລອງ ເລື່ອງຄ່າເສຍຫາຍ ເລື່ອງພາຫະນະ ເຊິ່ງວ່າກະຖືວ່າໄດ້ມອບບັນຊີພາຫະນະທີ່ຮັບຮອງໄດ້ນຳກັນຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ແມ່ນຂອງບ້ານໃໝ່ເນາະ ແລ້ວບ້ານໃໝ່ ຈຶ່ງຕໍ່ໄປບ້ານອື່ນໆຕາມລຳດັບ ຍັງຊິເວົ້າເລື່ອງຊັ ບສິນອື່ນໆ ຊິເປັນໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ ງົວຄວາຍ ຫຼືວ່າເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ທີ່ແກ້ໄຂກັນໄປເປັນໄລຍະໆ ຕໍ່ລອງເຈລະຈາກັນໄປເປັນຂັ້ນເປັນຂັ້ນ ໂດຍໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວ ໄດ້ຮ່ວມ ມືກັບກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ດຳເນີນການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ສູນຫາຍ ຍ້ອນໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມ ໄຊ ຈຳນວນທັງໝົດ 71 ລາຍ ລາຍລະ 10,000 ດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື 85 ລ້ານ 560,000 ກີບ ໂດຍເງິນຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ລວມເຖິງການເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບສິ່ງປູກສ້າງ ໄຮ່ນາ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງຈະ ມີການປະເມີນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ສ່ວນທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ປ່າໄມ້ແຂວງອັດຕະປື ກໍຢືນຢັນວ່າ ການບຸກເບີກພື້ນທີ່ກະສິກຳ ສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ກຳລັ ງດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຳເນີນການໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພທຸກຄອບຄົວ ໃຫ້ທັນກັບການປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ປູກພືດ ຕ່າງໆ ໃນລະດູຝົນປະຈຳປີ 2019 ນີ້ໃຫ້ໄດ້ ໂ ດຍການເກັບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກະດາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ພົບວ່າ ພື້ນທີ່ປູກເ ຂົ້າເສຍຫາຍໄປກວ້າງກວ່າ 8,050 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ລວມເຖິງ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ກໍຄື ບ້ານຫີນລາດ ບ້ານສະໜອງໃຕ້ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່ ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ແທ ທີ່ມີຈຳນວນປະ ຊາກອນລວມກັນ 7,095 ຄົນ ໃນ 1,611 ຄອບຄົວ ທັງນີ້ ເມືອງສະໜາມໄຊນັບເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີ 40 ບ້ານ 6,771 ຄອບຄົວ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 36,000 ກວ່າຄົນ ໃນນີ້ ມີບ້ານທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳ ຖ້ວມ 13 ບ້ານ ມີ 2,717 ຄອບຄົວ ຫຼື 13,067 ຄົນ ໂດຍທີ່ຖືກກະທົບທັງ 100% ກໍຄື 6 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍມາຢູ່ທີ່ສູນພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ ຈຳນວນ 5 ຈຸດດ້ວຍກັນ ຄືບໍລິເວນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫາດຍາວ ແລະ ບ້ານດົງບາກ ເຊິ່ ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ປະສົບໄພເຂົ້າໄປຢູ່ອາໄສແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນຈຸດທີ່ບ້ານຕະໝໍຍອດ ບ້ານດອນບົກ ແລະ ບ້ານປິ່ນດົງນັ້ນ ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ ແລະ ຍົກຍ້າຍຜູ້ປະສົບໄພເຂົ້າ ໄປຢູ່ອາໄສໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນມໍ່ໆນີ້ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ປະສົບໄພທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຄອບຄົວລະ 5 ແສນກີບ ແລະ ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອເດືອນລະ 1 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2018 ເປັນ ຕົ້ນມາ ພ້ອມດ້ວຍເງິນອັດຕາກິນຄົນລະ 5,000 ກີບຕໍ່ວັນ ແລະ ເຂົ້າ 20 ກິໂລກຣາມຕໍ່ເດືອນ ສ່ວນຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກໍໄດ້ຮັບເງິນ 1 ລ້ານ ຫ້າແສນກີບ ສຳລັບນຳໃຊ້ເພື່ອການຈັດພິທີສົບຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ສ່ວນ ທ່ານນາງ ເປມລືດີ ດາວເຮືອງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຟື້ນຟູນິເວດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການພາກປະຊາຊົນໃ ນເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສອງບໍລິສັດເອກະຊົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ກໍຄື ບໍລິສັດ SK ວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ກັບບໍລິສັດ ສະເວດເທິນ Power ນັ້ນ ຈະຕ້ອງ ຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ປະສົບໄພທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊໃນທຸກໆດ້ານ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA